SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນຄຳເຫຼັກ ທອງວິໄລ ນະທີ່ພາລະການພາສາລາວທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ໃນນີ້ແມ່ນອັບເດດໂຄວິດ-19 New South Wales ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດເກີນ 6 ລ້ານ 8 ແສນໂດສແລ້ວ ສຳລັບຂໍ້ມູນຫຼາ ຍຕື່ມອີກ ແລະ ທີ່ຈະກົດອ່ານ ກົດຄົ້ນຫາ ກົດເບິ່ງໄດ້ ໃຫ້ເຂົ້າອ່ານເບິ່ງຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງດຽວກັນນັ້ນຄື ອັບເດດໂຄວິດ-19 New South Wales ສັກຢາວັກຊີນເກີນ 6 ລ້ານ 8 ແສນໂດສແລ້ວ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດໂຄວິດ-19 ສຳລັບທ່ານ ກ່ຽ ວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບ 30 ສິງຫາ 2021 ໂຄວິດຖືກກວດເຫັນມີຢູ່ໃນນ້ຳເສດນະທີ່ Trangie ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດ New South Wales ແລະ Byron Bay ຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 40 ປີ ເປັນກໍລະນີໂຄວິດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ລັດ Victoria ລັດ ACT ຂະຫຍາຍສິດທິສຳລັບຢາວັກຊີນ Pfizer ຄົນຂັບລົດບັນທຸກປະທ້ວງຂຶ້ນໃນລັດ Queensland ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 1,290 ຄົນ ໂດຍທີ່ 883 ລາຍແມ່ນຈາກຊິດນີຕາເວັນຕົກ ແລະ ພາກໃຕ້ສ່ຽງ ຕາເວັນຕົກ ສີ່ຄົນຕາຍຍ້ອນແລ້ວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ New South Wales ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງສ່ວນສາມຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເຕັມກະສຽນ ຖືກສັກວັກຊີນໂຄວິດແລ້ວໜຶ່ງເຂັມ ເມື່ອທີ່ 36 ເປີເຊັນ ຖືກສັກແລ້ວສອງເຂັມ ມີຄາດຄະເນວ່ າ 70% ຂອງຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນລັດ New South Wales ຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ເຕັມສ່ວນພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນໃໝ່ 73 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ຮ່ວມດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 21 ກໍລະນີທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າມີສາຍພົວພັນເຖິງ ຈຸດທີ່ລະບາດຢູ່ຫຼືບໍ່ເທື່ອ ດຣ Brett Sutton

ໂດຍທີ່ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຍັງຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Andrew Barr ປະກາດວ່າ ຄົນອາຍຸ 16 ຫາ 29 ປີ ມີສິດຖືກສັກຢາວັກຊີນ Pfizer ໃນວັນຂ້າງໜ້ານີ້ ຢູ່ທີ່ຄລີນິກທີ່ລັດຄວບຄຸມ ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ ທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ຄົນຂັບລົດບັນທຸກໃນລັດ Queensland ຂວາງກັ້ນເສັ້ນທາງຫຼວງອັນສຳຄັນລະຫວ່າງ Gold Coast ແລະ Brisbane ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິລັອກດາວ ແລະ ການປິດຊາຍແດນຕ່າງໆ ຄົນໃນອົດສະຕຣາເລຍທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 16 ຫາ 39 ປີ ບັດນີ້ໂດຍເປັນທາງການ ມີສິດໝາຍນັດເວລາສຳລັບຢາວັກຊີນ Pfizer ຄວາຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດ ໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ຖ້າທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດໃສ່ Click Here ສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕາ ລີ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການ ຢູ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂໍ້ຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ